ສະບາຍດີ
ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ເປັນຈັ່ງໃດ
ເຈົ້າ ສຳລັບໃນພາກທີ 2 ຂອງການສຳພາດນີ້ເນາະ ເຮົາຈະມາລົມກັນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງທ້າວວັນນານ້ອຍ ນິຍົມສິນ ຄືລາວໄດ້ເປັນຄູຝຶກ ອັນ ສອນທາງດ້ານດິຈິຕອນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນ ສປ ປ ລາວ ເຊິ່ງລາວໄດ້ຮັບລາງວັນ The Best Trainer ຈາກໂຄງການ ASEAN Digital Literacy Impact Forum 2023 ທີ່ບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອກາງເດືອນ 11 ປີ 2023 ນີ້ເນາະ
ສະບາຍດີວັນນານ້ອຍ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຄືວ່າພົບກັນອີກ ພົບກັນອີກແລ້ວ ພົບກັນອີກແລ້ວເນາະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ

ແມ່ນ ສຸດຫຼໍ່ໄດ້ບັດນີ້ ເອີ ເຖິງ ເຖິງວ່າມັນຊິບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ຂ້ອຍກໍມັກຫຼາຍຄຳເວົ້າ
ອ່າ ຄັນຊັ້ນກໍເນາະ ຢາກ ອັນ ໃຫ້ນ້ອງນ້ອຍເນາະ ອະທິບາຍສູ່ຟັງກ່ຽວກັບລາງວັນທີ່ວ່າໄດ້ຮັບ ອັນ ເມື່ອກາງເດືອນ 11 ທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນ ສູ່ຟັງແດ່ວ່າມີຄວາມເປັນມາແນວໃດເນາະ
ໂອ ເຈົ້າ ຕໍ່ກັບລາງວັນ Best Master Trainer ເນາະ ຫຼືວ່າຜູ້ຝຶກດີເດັ່ນຂອງອາຊຽນເນາະ ທີ່ໄດ້ ນ້ອງໄດ້ຮັບມາໃນເດືອນ 11 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ແມ່ນ ອ່າ ອັນ ໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການເນາະ ASEAN Digital Literacy Program ເນາະ ກໍຄື ອ່າ ໂຄງການກາ ນເສີມສ້າງ ຫຼືວ່າໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ ໃຫ້ກັບປະຊາກອນຢູ່ໃນອາຊຽນ ທົ່ວ 10 ປະເທດອາຊຽນຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນນັ້ນເນາະ ສປປ ລາວເຮົາ ກະໄດ້ເປັນໜຶ່ງ ໃນ ອ່າ ຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການນີ້ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍມີຕົວຊີ້ວັດກໍຄື ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລ້ວກໍຄົນພິການ ຫຼືວ່າຜູ້ສູງອາຍຸ ເວົ້າ ເວົ້າລວມກັນແມ່ນປະຊາຊົນທົ່ວ ສປປ ລາວ 6,000 ກວ່າ ຄົນ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເລື່ອງຄວາມຮູ້ເລື່ອງດິຈິຕອນ ເຈົ້າ

ອ່າ ກ່ອນທີ່ຈະຮູ້ລາງວັນການແຂ່ງຂັນນີ້ ວ່າເປັນລາງວັນທີ່ເຊີໄພເນາະ ເພາະວ່າຫຍັງ ຕອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນທີ່ຈະໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າຊິມີລາງວັນວ່າ ຄູຝຶກດີເດັ່ນເດີ ລາງ ວັນ ອ່າ ກ່ຽວກັບຕົວນີ້ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພິ່ນຢາກເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ໄປເຮັດແທ້ໆນ່ະ ເພິ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດສ່ຳໃດ ຈາກນັ້ນ ແຕ່ລະປະເທດ ນ້ອງກໍບໍ່ໄດ້ຮູ້ເນາະວ່າປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົວຊີ້ວັດສູງສ່ຳໃດ ແຕ່ວ່ າຢູ່ບ້ານເຮົາ ນ້ອງກໍເຮັດໄປກັບ ກັບຄູ ອ່າ ຮ່ວມງານຄົນອື່ນທີ່ເປັນຄົນລາວ ກໍຕ່າງຄົນກໍຕ່າງແຍກໜ້າທີ່ກັນໄປສອນ ແຕ່ວ່າມາຊີ້ວ່າໂຕສຸດທ້າຍ ໂຕລວມກໍຄືວ່າ ຈຳນວນໂຕເລກທີ່ນ້ອງໄດ້ໄປສອນໃນເລື່ອງຂອ ງຄວາມຮູ້ດ້ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຖືວ່າຢູ່ລາວເຮົາ ນ້ອງແມ່ນນ້ອງໄດ້ສອນເຖິງ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຈຳນວນສູງກວ່າໝູ່ ກໍເລີຍວ່າໄດ້ເປັນຕົວແທນປະເທດລາວ ເຂົ້າໄປຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປິດໂຄງການ ເມື່ ອໄປຮ່ວມແລ້ວແລ້ວ ເພິ່ນເອົາຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ບຸກຄົນນັ້ນສອນໄດ້ນັ້ນ ມາສະເລ່ຍໃຫ້ກັນ ພ້ອມທັງກັບວາງອິນດິເຄເຕີທີ່ໄວ້ກ່ອນໜ້າ ແລ້ວມາສົມທຽບກັນ ແລ້ວກະເປັນຄະແນນອອກມາ ໃ ນມື້ນັ້ນເພິ່ນກໍປະກາດແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ແລ້ວກໍຮູ້ສຶກວ່າ ໂອ້ ຕົວເອງໄດ້ຫວາ ແລ້ວກະອອກໄປຮັບ ໂອ້ຍ ຕື່ນເຕັ້ນແຮງ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອືມ ບັດນີ້ນ້ອງເປັນຄູຝຶກທາງດ້ານດິຈິຕອນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນ ປະເທດລາວຫັ້ນ ແມ່ນກ່ອ ນໜ້າທີ່ວ່າຈະໄປຮ່ວມໂຄງການນີ້ຫວາ ຄືຈັ່ງໃດ
ແມ່ນແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາມີໂຄງການເນາະ ໂຄງການເກີດ ລິເລີ່ມເປີດໂຄງການມາ ແລ້ວເພິ່ນຈະຝຶກໃຫ້ກັບຄູຝຶກຢູ່ແຕ່ລະປະເທດຂອງອາຊຽນກ່ອນ ເມື່ອຄູຝຶກໄດ້ຮັບການຝຶກແລ້ວ ຄູຝຶກນຳເອົາໂຕນີ້ໄປຝຶ ກຕໍ່ ເມື່ອຝຶກຕໍ່ແລ້ວແລ້ວ ຫຼັງຈາກສຳເລັດການຝຶກແລ້ວແລ້ວ ສາມາດ ຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນຈະເຂົ້າຮ່ວມ ອ່າ ກອງປະຊຸມ ຫຼືວ່າ ອ່າ ໂຄງການໂຕນີ້ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ ແລ້ວກໍມາເບິ່ງໂຕທີ່ວ່າອິນດິເຄເຕີນຳ ກັນ ແລ້ວກະມີການປະກາດຜົນລາງວັນແບບນີ້ແຫຼະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຮົາອອກມາ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອັນ ບັດນີ້ເນາະ ຈາກມື້ທີ່ວ່ານ້ອງໄດ້ຮັບລາງວັນນັ້ນມາແລ້ວ ນ້ອງຄິດແນວໃດ ໝັ້ນໃຈອີກຂັ້ນໜຶ່ງບໍ່ ທີ່ວ່າໄດ້ມີໂອ ກາດໄປທຽບຄວາມສາມາດຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຈາກປະສົບການເນາະ ຕອນທີ່ເຂົ້າໄປຮ່ວມທະວີບ ຈາກ ໂອ້ ເຫັນປະເທດອື່ນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໂດດເດັ່ນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິງກະໂປບໍ ອິນໂດບໍ ຫຼືວ່າຟີລິບປິນບໍ ຫວຽດນາມເອງກະດີ ຮູ້ສຶກວ່າປະເທດເຂົາ ເຈົ້າມີທ່າແຮງ ມີໄວໜຸ່ມທີ່ເປັນໄວໜຸ່ມຄືກັນນະ ແລ້ວກໍມີຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຮົາ ທີ່ມາເປັນຕຳແໜ່ງດຽວກັນກັບເຮົາ ຄື Master Trainer ຂະເຈົ້າສູງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ຂຶ້ນມາ ຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນອີກບາດກ້ າວໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ເຮົາວ່າ ໂອເຄ ເຮົາກໍຜູ້ໜຶ່ງແຫຼະໃນສິບປະເທດອາຊຽນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງ Digital Literacy ໂຕນີ້ ເຮົາກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ໃນບ້ານເຮົາທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຫຼືວ່ານຳທາງ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ນຳໃນກາ ນ lead ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ໂຕນີ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານເຮົາ ກໍຮູ້ສຶກວ່າ ໂອເຄ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍເຕີບ ແລ້ວກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງສາມາດທີ່ຈະກ້າວຂ້າມຂີດຄວາມສາມາດໄປໄດ້ ໄປໄດ້ອີກ
ເຈົ້າ ບາດນີ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບດິຈິຕອນນີ້ ມັນມີຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຜົນດີຈັ່ງໃດຕໍ່ນັກສຶກສາ ນັກຄົ້ນຄວ້າ
ໂອ້ ຖາມວ່າຜົນດີນີ້ ຊິໃຫ້ເວົ້າໝົດຄືນນີ້ກະຄືສິບໍ່ເໝີດເນາະ ຫຼາຍແຮງ ບາດນີ້ຊິສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ຈາກເຫດການທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ ກໍຄືທີ່ພວກເຮົາມີໂຄງການນີ້ຂຶ້ນມາ ກໍຍ້ອນວ່າຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ ວິດ-19 ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ຢູ່ປະ ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນນີ້ນະ ມັນມີຂ່າວທີ່ເປັນຂ່າວເສຍໆຫາຍໆຕໍ່ກັບ ອ່າ ເລື່ອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນຕົວຢ່າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄວາມເຊື່ອ ອອກຂ່າວວ່າ ວ່າກິນໄຂ່ເດີ້ ກິນ ນ້ຳໝາກພ້າວຈະຊ່ວຍປົວໂຄວິດ ຫຼືວ່າຂ່າວວ່າ ເອີ ພະຍາດໂຄວິດຢູ່ເຂດນັ້ນຫຼາຍ ເຂດນີ້ສູງ ເຂົາປ່ອຍພື້ນທີ່ຢູ່ເຂດນັ້ນເຂດນີ້ ມີຂ່າວສາລະພັດຂ່າວອອກມາ ແຕ່ຜູ້ເສບຂ່າວບໍ່ຮູ້ຈຳແນກວ່າ ໂຕໃດແມ່ນຂ່າວແທ້ ໂຕໃດແມ່ນຂ່າວປອມ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ເອີ ໂຕນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ ໂຕນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນປອມ ອັນນີ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮູ້ໃນເລື່ອງຂອງສື່ອອນລາຍ ເຮົາສາມາດຈຳແນກໄດ້ວ່າ ຊຶ່ງທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ເຮົາໂພສລົງໃນສື່ອອ ນລາຍ ອັນນີ້ເປັນຕົວຈິງ ອັນນີ້ເປັນຕົວປອມ ແອັກເຄົານີ້ແທ້ ແອັກເຄົານີ້ປອມ ບັນຊີນີ້ເປັນບັນຊີທີ່ ທີ່ ອ່າ ແຮັກເກີບໍ ບໍ່ແຮັກເກີບໍ ມັນຊ່ວຍໃນການເຊບຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໃນການທາງໂລກອອນລາຍ ສອງມາ ຊ່ວຍປ້ອ ງກັນການກໍ່ອາຊະຍາ ອາຊະຍາກຳອອນລາຍຫຼາຍ ກໍຄືການຕົ້ມຍົວະ ການຫຼອກລວງ ການສໍ້ໂກງ ໃນປັດຈຸບັນແຮັກເກີມີຫຼາຍ ການປຸ້ນບັນຊີທາງອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ ຢູ່ໃນເຂດນອກທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼືວ່າ ເດັກນ້ອຍເອງທີ່ບໍ່ທັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ເປັນຕົ້ນເປັນຊື່ແທ້ ເບີໂທ ອີເມວ ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງບັດປະຈຳໂຕຂອງຕົວເອງ ສົມມຸດວ່າຖ່າຍລົງເຟສບຸກ ໂພສເປັນຂໍ້ມູ ນອ້າງອີງນູ້ນນີ້ ສຸດທ້າຍແລ້ວຂໍ້ມູນພວກນີ້ຮົ່ວໄຫຼ ເຮັດໃຫ້ເກີດການປອມແປງບຸກຄົນທີສອງ ບຸກຄົນທີສາມຂຶ້ນມາ ແລ້ວຕົວະຍົວະກັນ ເກີດກໍລະນີການສໍ້ໂກງ ອັນນີ້ຄືຜົນປະໂຫຍດຂອງສື່ດິຈິຕອນ ມັນຊ່ວຍປ້ອງກັ ນພວກເຮົາຈາກ ຈາກ ອ່າ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳບໍ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈຳແນກສິ່ງທີ່ມັນຖືກມັນຜິດໄດ້ ອັນນີ້ຄືສິ່ງຫຼັກໆທີ່ຫາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເນັ້ນເຖິງ ມັນກໍເປັນຂໍ້ດີຂອງຕົ ວນີ້ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ອ່າ
ໃຜກໍຖືກເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ແບບນີ້ເນາະ ມັກ ມັກຈະຖືກ ມີຄົນແຮັກເຂົ້າມາ ແລ້ວກໍມາເປັນໝູ່ເປັນຫຍັງ
ເຈົ້າ ບັດນີ້ໃນກໍລະນີນີ້ເດ ເພື່ອວ່າ ອັນ ເພື່ອວ່າໃຫ້ຄົນທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຂດນອກເນາະ ອັນບໍ່ ອັນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອວ່າວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຖືກແຮັກ ຖືກ ອັນ ຫຼອກລວງເອົາຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຫັ້ນນະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີວິທີປ້ອງກັ ນແນວໃດ
ໂອ ໂຕອີເມວ ໃນເລື່ອງ ມັນມີຫຼາຍຮູບແບບເນາະ ຫຼັກໆເລີຍ ເຮົາບໍ່ຄວນທີ່ຈະເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໂດຍສະເພາະໃນທາງ ທີ່ຈະເປັນຂໍ້ມູນລັບ ເຊັ່ນບັດປະຈຳໂຕ ບັດ ອ່າ ATM ບໍ ເບີໂທທີ່ສາມາດລັອກອິນເຂົ້າເຖິງແ ອັກເຄົາບັນຊີ ອ່າ ການເງິນການທະນາຄານຂອງເຮົາ ຫຼືວ່າອີເມວ ລະຫັດອີເມວ ຫຼືເບີໂທທີ່ມັນລັອກອິນຜູກມັດກັບບັນຊີທີ່ເປັນທຸລະກຳຂອງພວກເຮົາ ອັນນີ້ບໍ່ຄວນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະເອົາມານຳໃຊ້ ຫຼືວ່າເຜີຍແຜ່ຢູ່ ໃນລະບົບອອນລາຍ ສອງມາ ການຕັ້ງລະຫັດ ໂດຍສະເພາະການຕັ້ງລະຫັດ ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາມີ ອ່າ ແຮັກເກີເຂົາຈະມີເວັບໄຊທີ່ສາມາດກົດຄີລະຫັດ ໜຶ່ງວິນາທີສາມາດກວດສອບເຂົ້າເຖິງລະຫັດອີເມວຂ ອງເຮົາໄດ້ ໄດ້ກວ່າລ້ານໆ ລ້ານລະຫັດ ເຊັ່ນວ່ານ້ອງເອົາອີເມວຂອງທາງ ອ່າ ພິທີກອນມາຄົນໜຶ່ງ ນ້ອງຮູ້ອີເມວແລ້ວ ນ້ອງຢາກຮູ້ລະຫັດວ່າແຮັກເຂົ້າ ນ້ອງເອົາອີເມວມາວາງໃສ່ລິ້ງແຮັກເກີຕົວນີ້ນະ ນ້ອງກົ ດໄປບາດໜຶ່ງ ໜຶ່ງວິນາທີມັນຈະແຣນດອມລະຫັດຂຶ້ນມາໃຫ້ເຮົາ ລະຫັດອີເມວຂອງເຮົາໃນການເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງເຮົາໂດຍຕົງ ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງເຮົາ ສະນັ້ນແລ້ວ ການຕັ້ງລະຫັດເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັ ນ ຄືຕັ້ງລະຫັດທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສັບຊ້ອນໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼືວ່າຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະບໍ່ ບໍ່ງ່າຍເກີນໄປ ທີ່ເປັນເລກ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ທີ່ເປັນຊື່ແລ້ວຕາມດ້ວຍວັນເກີດ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ເປັນຄວາມສ່ຽ ງຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາພົບພໍ້ ແລະ ຄົນສ່ວນຫຼາຍພາດ ອັນນີ້ຄືຂໍ້ແນະນຳຫຼັກໆທີ່ ທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ນຳໃຊ້ ອ່າ ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນ Facebook ເນາະ TikTok ທີ່ນຳໃຊ້ຫຼາຍປັດຈຸບັນນີ້ ຫຼືວ່າການສ້າງອີເມວທີ່ບໍ່ມີຄວາມລະວັງ ກໍຢາກໃຫ້ລ ະວັງຫຼາຍຂຶ້ນເດີ້ ນອກຈາກນັ້ນໃນການຈຳແນກຂ່າວອື່ນໆ ກໍສາມາດຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ເນາະຈາກທາງ ທາງ ອ່າ ອອນລາຍໄດ້ເນາະ ໂຕນີ້ຄືເປັນສອງສິ່ງຫຼັກໆທີ່ຢາກແນະນຳເຈົ້າ ອືມ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ສອນດ້ານນີ້ ນະ ຄິດວ່າຊາວໜຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຂະໜາດໃດແດ່
ໂອ້ ຈາກທີ່ໄປສອນ ຕົວຊີ້ວັດຂອງເຮົາໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ເກືອບ 2,000 ກວ່າຄົນເນາະ ສ່ວນ ໂດຍສະເພາະໂຕນ້ອງເນາະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນ້ອງໄດ້ໄປສອນ ສອນເປັນນັກຮຽນ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຢູ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະກະມະ ຫາໄລ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ມະຫາໄລ ຢູ່ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງ ດົນປານໃດນີ້ ດົນປານໃດນີ້ 2,000 ກວ່າຄົນນີ້ 2,000 ກວ່າຄົນ ເຮົາໃຊ້ໄລຍະເວລາພຽງແຕ່ບໍ່ຮອດປີເນາະ ໃນການທີ່ຈະເຄື່ອນໄຫວ ເດື ອນໜຶ່ງ ອາທິດໜຶ່ງ ເຮົາໃຊ້ ອ່າ ຝຶກອົບຮົມເດືອນໜຶ່ງ ເຮົາເອົາຈຳນວນຫຼາຍ

ອັນນີ້ແລ້ວສອນມາມັນໄດ້ຜົນຊ່ຳໃດເນາະ ໄວໜຸ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຊ່ຳໃດ ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມທີ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາ ເຮົາໄດ້ໄປສອນນີ້ ເຂົາເຈົ້າມີ ມີການເຊບຕົວ ເອງຈາກສື່ໂລກອອນລາຍນີ້ສູງຂຶ້ນ ສອງມາ ການທີ່ຈະໄປເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຂົ້າບັນຊີນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າມີການຄວບຄຸມຕົວເອງຂຶ້ນ ຫຼາຍຂຶ້ນເລີຍ ພວກເຮົາມີການປະເມີນ ປະເມີນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງໃນການຝຶກອົບ ຮົມ ປະເມີນແລ້ວໆ ປະເມີນກ່ອນແລ້ວໆ ພວກເຮົາຝຶກແລ້ວໆ ພວກເຮົາຈະມີການປະເມີນຫຼັງ ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະມີການຕິດຕາມອີກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາໄວໜຸ່ມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໄປສອນຢູ່ໃ ນແຕ່ລະໂຮງຮຽນນັ້ນ ມັນເປັນແບບໃດ ຕົວຊີ້ວັດອອກມາສັງເກດເຫັນວ່າໄວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການເຊບຕົວເອງຈາກໂລກອອນ ລາຍທີ່ມັນມີຄວາມສ່ຽງຫັ້ນເຈົ້າ ໂຕນີ້
ອືມ ອ້າ ອັນ ກະຂໍອະນຸຍາດຖາມຕື່ມ ບໍ່ຮູ້ວ່າການສອນຂອງນ້ອງນີ້ສອນຜ່ານທາງໃດ ທາງອອນລາຍບໍ ຫຼືວ່າໄປສອນ ອັນ ທາງນອກ ທາງສະໂມສອນນັ້ນຢ່າງດຽວ ຫຼືຈັ່ງໃດເນາະ ເຈົ້າ ຢູ່ໃນເບື້ອງຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ໃນເບື້ອງຂອງພວກເຮົາທີ່ນ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວກັບທາງ ລະ Facebook Page Lao Youth Radio ເນາະ ກະຄືວິທະຍຸຊາວໜຸ່ມລາວສີໃຈຍຸກໃໝ່ ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ໄປສອນແບບເຊິ່ງໜ້າ ເຊິ່ງໜ້າໂຕຕໍ່ໂຕໄປກັບໄວໜຸ່ມຢູ່ໃນແຕ່ລະ ໂຮງຮຽນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະກະນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດເຈົ້າ
ອືມ ຄັນຊັ້ນນ້ອງສອນນີ້ແບບອາສາສະໝັກບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ໂອ້ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍບໍ
ໃນ ໃນເມື່ອກ່ອນເນາະ ທີ່ນ້ອງສອນຫັ້ນແມ່ນຢູ່ຊ່ວງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແມ່ນນ້ອງໄປໃນນາມອາສາສະໝັກເຈົ້າ ສອນແບບອາສາສະໝັກເລີຍ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໄປ
ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ ອັນ ໃນອະນາຄົດເດ ນ້ອງຄິດຢາກຈະຂະຫຍາຍໂຄງການນີ້ໃຫ້ກວ້າງໄກຊ່ຳໃດ ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທົ່ວທຸກແຂວງຂອງປະເທດລາວບໍ ຫຼືຈັ່ງໃດ ໂດຍໃນຄວາມ ໃນຄວາມ ຄວາມຢາກ ຄ ວາມຫວັງຂອງຕົວເອງ ມັນກໍຢາກຂະຫຍາຍອອກໄປໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນກຸ່ມອື່ນ ນອກຈາກທີ່ເປັນໄວໜຸ່ມ ໂຕຂອງໄວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເອງ ຢາກເຂົ້າໄປເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ບັດນີ້ນະ ປະຊາຊົນ ໂດ ຍສະເພາະແມ່ນພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ເຂດນອກທີ່ລິເລີ່ມໃນການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີສື່ອອນລາຍໃນທັນສະໄໝ ແບບເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ Facebook ເປັນແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຂົາ ເຈົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ສາມາດໃນການທີ່ຈະ save ຕົວເອງ ໃນການຈຳແນກຂ່າວບໍ ໃນການຈຳແນກຂໍ້ມູນບໍ ໃນການເສບຂ່າວທີ່ມັນຖືກຕ້ອງທີ່ມັນຜິດ ຫຼືວ່າການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ມັນສົມຄວນບໍ່ສົມຄວນ ຢາກເອົາຕົວນີ້ໄປເຖິງ ເຖິງເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າຢ່າງປັດຈຸບັນນີ້ຍັງສັງເກດເຫັນຫຼາຍ ກຸ່ມຄົນທີ່ປະເຈີປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ນີ້ກໍແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຢູ່ເຂດນອກ ແລ້ວເປັນບຸກຄົນທີ່ຄ່ອນຂ້າງທີ່ວ່າມີອາຍຸແລ້ວ ອັນນັ້ນກໍເລີຍວ່າຢາກຂະຫຍາຍຂໍ້ ມູນຕົວນີ້ຕໍ່ໄປໃຫ້ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ທົ່ວເຖິງ ເຈົ້າ ນອກຈາກໄວລຸ້ນທີ່ມີ ອັນນີ້ຄືຄວາມຕ້ອງການ ເຈົ້າ
ສຸດທ້າຍນີ້ເນາະ ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳວັນນານ້ອຍຫຼາຍໆ ທີ່ມາຮ່ວມລາຍການກັບພວກເຮົາເປັນ 2 EP ເລີຍເນາະ ສຸພາຕາເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ເຈົ້າ ຂອບໃຈ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃ ຈຫຼາຍໆ ໂດຍ ເຈົ້າ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ຂອບໃຈເຊັ່ນກັນເດີ ນັ້ນຈະເປັນການສຳພາດວັນນານ້ອຍອີກຄັ້ງ ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ອ່າ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຈົ້າ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມກົດໄລກົດແຊບອກຕໍ່ກັນໄປເນ າະ ວ່າຕິດຕາມມາຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສ ະບາຍດີ